ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ເພາະປະກອບດ້ວຍເຊວຫຼາຍເປັນພັນໆລ້ານເຊວ ທຸກໆເຊວມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊວປະສາດມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກເຊວທົ່ວໄປ ເພາະເຊວເຫຼົ່ານີ້ ມີສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກໄປເພື່ອສຳຜັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊວອື່ນໆ ການສື່ສານລະຫວ່າງເຊວເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະສານສື່ປະສາດທີ່ສະໝອງປ່ອຍອອກມາ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກເຊວໜຶ່ງໄປສູ່ອີ ກເຊວໜຶ່ງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງສ້າງອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍຈະຈະເລີນເຕັມທີ່ແລ້ວກໍຕາມ ສະໝອງຍັງຄົງພັດທະນາຕໍ່ໄປ ແລະ ຕ້ອງໃ ຊ້ເວລາດົນນານ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລອະໄວຍະວະນີ້ດ້ວຍຄວາມພິຖີພິຖັນ ມີການຍອມຮັບກັນວ່າ ການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກແດງໃນທ້ອງແມ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຫານທີ່ແມ່ກິນເຂົ້ າໄປ ຖ້າແມ່ກິນອາຫານດີ ສະໝອງຂອງລູກກໍຈະດີໄປດ້ວຍ ແຕ່ຖ້າແມ່ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງສະໝອງຂອງເດັກກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດອອກມາ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບ ສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ສະໝອງຂອງເດັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ດັ່ງນັ້ນ ການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງ ຍິ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ເດັກນ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ເໝາະສົມທັງຊະນິດ ແລະ ປະລິມານ ຄຳຖາມກໍຄື ມີອາຫານບຳລຸງສະໝອງບໍ່ ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຮັບຄ ວາມສົນໃຈ ແລະ ມີການໂຕ້ຖຽງກັນມາດົນນານແລ້ວ ໄລຍະໜຶ່ງມີນັກເຄມີທາງສະໝອງບອກວ່າ ໃນສະໝອງມີທາດໂປແຕຊຽມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງບອກວ່າອາຫານທີ່ກິນຄວນມີໂປແຕຊຽມສູງເພື່ອບຳລຸງ ສະໝອງ ຕໍ່ມາກໍພົບວ່າໂປແຕຊຽມມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແຕ່ເປັນທາດຟົດສະຟໍຣັສຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການພິສູດອີກວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ທີ່ແນ່ນອນກໍຄື ຄົນເຮົາເກີດມາພ້ອມກັບເຊວສະໝອງ ທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊວເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ການກິນອາຫານຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ເພີ່ມເຊວສະໝອງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໃ ຊ້ເຊວສະໝອງທີ່ຢູ່ທັງໝົດ ເຊວຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ ແລະ ຈະເສື່ອມໄປຕາມການເວລາ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ເຊວສະໝອງທີ່ຢູ່ທັງໝົດໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນສານອາຫາ ນທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງສະໝອງໄດ້ແກ່ນ້ຳຕານ ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຊວສະໝອງ ຖ້າລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຊວ ສະໝອງຜິດປົກກະຕິໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ການຮັກສາລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີ ເປັນພະລັງງານທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ເຊວເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ການສັ່ງການຂອງສະໝ ອງຈະຕ້ອງອາໄສສານສື່ປະສາດ ເພື່ອມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ເຊິ່ງມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຕິດຂັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ ວິຕາມິນ E ເປັນສາ ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊວສະໝອງມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກໄດ້ດີ ອາຫານທີ່ໃຫ້ວິຕາມິນ E ໄດ້ແກ່ ພືດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຖືກຂັດສີ ເຊັ່ນ ເຂົ້າກ້ອງ ວິຕາມິນ E ຍັງມີຢູ່ໃນປາຍເມັດເຂົ້າ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຖື ກເຄື່ອງສີສີອອກໄປຈົນໝົດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນຫັນມາກິນເຂົ້າກ້ອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຂອງສະໝອງບໍ່ຄ່ອງຕົວໄດ້ແກ່ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ເພາະ ຈະໄປເຮັດໃຫ້ເຫຍື່ອຫຸ້ມປະສາ ດແຂງໂຕ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ ຖ້າເຮົາກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ແລະ ໄຂມັນສູງ ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ໝົດ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານຊະນິດໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສານສື່ປະສາດທຽມ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າ ງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຈະມີຜົນຕໍ່ສານອື່ນໆໃນສະໝອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ເພາະສະນັ້ນ ການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ແລະ ໄຂມັນສູງ ປະສົມກັບ ຄວາມຕຶງຄຽດເຮັດໃຫ້ເກີດສານຫຼ າຍຊະນິດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຕິດຂັດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຊ້າລົງ ເຮັດໃຫ້ການທຳງານໄດ້ຮັບຜົນເສຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຄັດລັບຂອງອາຫານສຳລັບສະໝອງກໍຄືອາຫ ານທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ບໍ່ຖືກຂັດສີຈົນຂາວ ໄດ້ແກ່ ເຂົ້າທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນຕຳ ລວມທັງໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ຫຼີກລ້ຽງການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນກວ່າຈຳເປັນ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ທີ່ຮູ້ ຈັກກັນດີອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ເມັດຈິງໂກ ເປັນເມັດພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກສະໝອງເສື່ອມທີ່ເນື່ອງມາຈາກ ບັນຫາເລືອດ ມີການພົບວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈຕະຫຼອດຈະເປັນໂລກສ ະໝອງເສື່ອມນ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານທົ່ວໄປ ຢ່າລືມດ້ວຍວ່າຄົນເຮົາຈະເກັ່ງກໍເພາະມີສະໝອງທີ່ດີ ສະໝອງສ່ວນໜຶ່ງເຮົາສືບທອດມາຈາກພໍ່ແມ່ ແຕ່ຖ້າບໍ່ນຳໃຊ້ ກໍຈະເສຍໄປລ້າໆ ອາຫານສະໝອງທີ່ຂ້າພ ະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳມານັ້ນ ເໝາະສົມສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ
ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້ າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍມີແຜນການຂອງຕົນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຕ່າງກະຄິດ ແລະ ວາງແຜນຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົວເອງ ຄົງບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄປເປັນວັນໆໂດຍບໍ່ມີ ແຜນການ ນັກຮຽນກໍຕ້ອງວາງແຜນໃນການຮຽນຂອງເຂົາ ພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງວາງແຜນສຳລັບຄອບຄົວ ສຳລັບອະນາຄົດຂອງລູກໆ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານກໍຍິ່ງຕ້ອງວາງແຜນເພື່ອການຄ້າຂາຍ ຄົ ນທີ່ມີສະຕິປັນຍາບໍ່ສົມປະກອບເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງແມ່ນຫຍັງ ເມື່ອເປັນຢ່າງນີ້ຍິ່ງຈຳເປັນທີ່ເຮົາຕ້ອງຄິດວາງແຜນຊີວິດໃຫ້ດີ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດອີ່ຫຍັງ ການມີແຜນການໄວ້ຫຼາຍໆແນວ ແລະ ຫຼາຍໆທາງ ຈະເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ເໝືອນກັບບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ຜູ້ນຳປະເທດທີ່ເຂົາຄິດວາງແຜນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫຼື ແຜນການສຸກເສີນພ້ອມສຳລັບເຫດການທີ່ຈະບໍ່ຄາ ດຝັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດກໍໄດ້ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ ການວາງແຜນສຸກເສີນເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອຕົວເອງຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລຳບາກເມື່ອເກີດມີບັນຫາຂຶ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວ ກັນ ພຣະອົງຊົງມີແຜນການສຳລັບໂລກຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າ ແຜນການທີ່ເຮົາມີໄວ້ສຳລັບເຈົ້າເປັນແຜນການເພື່ອທຳໃຫ້ເຈົ້າຮຸ່ງເຮືອງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທຳລາຍເຈົ້າ ເປັນແຜນການເພື່ອໃຫ້ ຄວາມຫວັງ ແລະ ອະນາຄົດແກ່ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ແຜນການທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄື ພຣະອົງພ້ອມສຳລັບໂລກ ຫາກຈະເກີດເຫດການອັນບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າມະນຸດທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມານັ້ ນຈະຫັນໄປເຊື່ອມານຊາຕານ ທີ່ມຸ່ງຫວັງເພື່ອຈະທຳລາຍກິດຈະການທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ ແຜນການນັ້ນກໍຄື ຈະມີຜູ້ມາໄຖ່ມະນຸດ ແລະ ໂລກໃຫ້ພົ້ນຈາກອຳນາດຂອງມານຮ້າຍ ພຣະເຈົ້າເຮັດຢ່າງນີ້ ກໍເພ າະພຣະອົງຊົງຮັກມະນຸດທຸກຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ໂລກນີ້ເປັນທີ່ຢູ່ອັນຖາວອນຂອງເຮົາທຸກຄົນ ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ມາໄຖ່ມະນຸດເອງ ໂດຍໃຫ້ເກີດມ າເປັນມະນຸດ ເປັນລູກຫຼານຂອງອາດຳ ແລະ ເອວາ ແລະແລ້ວສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຄາດການໄວ້ກໍເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອອາດຳ ແລະ ເອວາຫັນໄປເຊື່ອຄຳຫຼອກລວງຂອງມານຊາຕານ ເຂົາຈຶ່ງຫຼົງຜິດໄປຈາກພຣະເຈົ້ າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາກໍຄືຄວາມຕາຍ ທັນທີນັ້ນເອງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າກໍກຳນົດໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອການໄຖ່ມະນຸດກໍມີຜົນທັນທີ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກຊົນຊາດໜຶ່ງໄວ້ສຳລັບພຣະອົງ ທີ່ຈະມາເກີດເປັນມະນຸດ ໂດຍເລືອກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຊື່ອພຣະອົງ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ເຂົາຊື່ອັບຣາຮຳ ຊື່ນີ້ແປວ່າບິດາແຫ່ງຄົນທັງຫຼາຍ ອັບຣາຮຳເປັນຄົນເຊື້ອຊາດຮິບຣູ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເອີ ຊຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກໃນປັດຈຸ ບັນ ຕໍ່ມາເຂົາໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ທີ່ໃໝ່ ເພື່ອໄປຍັງແຜ່ນດິນໃໝ່ທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຂົາໄປ ເພື່ອໄປຕັ້ງພື້ນຖານ ຄືແຜ່ນດິນທີ່ຮຽກວ່າຄານາອານ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ຄືທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດອິດສະຣາເອນ ແລະ ປະເທດໃກ້ ຄຽງ ລູກຫຼານຂອງອັບຣາຮຳທີ່ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ໃຫຍ່ໂຕຄືຢາໂຄບ ຫຼືອີກຊື່ໜຶ່ງຄືອິດສະຣາເອນ ເຂົາໄດ້ອົບພະຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບຈົນກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຄົນອີຢິບຫວາດກົວວ່າຈະເປັ ນບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ ໃນທີ່ສຸດຈຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຄົນອິດສະຣາເອນເປັນທາດຮັບໃຊ້ງານ ໂມເຊດຜູ້ນຳທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້ ໄດ້ນຳຄົນອິດສະຣາເອນອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບເພື່ອຕັ້ງຊາດຂຶ້ນໃ ໝ່ ຕໍ່ມາໄດ້ຕັ້ງເປັນປະເທດທີ່ມີກະສັດປົກຄອງ ກະສັດເດວິດ ຫຼື ດາວິດໄດ້ຂະຫຍາຍອານາເຂດ ແລະ ສ້າງຊາດໃນເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ກະສັດອົງຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ້ອງລົ້ມລະລາຍ ຈົນຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອ ງຊົນຊາດອື່ນ ຈົນກະທັ່ງເມື່ອ 2,000 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວ ຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງປະເທດໂຣມັນ ເວລານີ້ແຫຼະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດ ຕາມທີ່ພະຍາກອນໄວ້ເມື່ອຫຼາຍພັນປີວ່າ ພຣະອົງຈະມາເກີດຢ່າງຖ່ ອມຕົວ ເກີດຈາກຍິງສາວບໍລິສຸດໂດຍລິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນບ້ານເກີດຂອງກະສັດດາວິດ ແລະ ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອເຖິງກຳນົດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາປະສູດຈາກຄັນຂອງຜູ້ຍິງ ເພື່ອໄຖ່ຄົນທັງປວງ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິດທິເປັນບຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ແຜນ ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳ ເລັດໄປແລ້ວ ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ໄຖ່ບາບໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ ນຳເຮົາກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ອີກແລ້ວ ຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ກັບໄປສູ່ສະຫວັນນະສະຖານ ຂະນະນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ໃນສະ ຫວັນ ແຜນການຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄື ພຣະເຢຊູຈະກັບມາໂລກນີ້ ເພື່ອຊຳລະໂລກນີ້ອີກໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະຫວັນຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍທີ່ເສຍໄປນັ້ນ ພຣະອົງຈະປະທານແກ່ເຮົ າທຸກຄົນ ແຜນການນີ້ຈະສຳເລັດອີກໃນບໍ່ຊ້າ ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງຈາກລາຍການຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໆໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົ ດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເ ຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ